From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັ ງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ທ່ານໄບເດັນ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຖິງບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນວ່າ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງ ການບໍ່ຜ່ານງົບປະມານການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ແມ່ນເປັນໄພພິບັດ ຕິດຕາມດ້ວຍບົດສຳພາດພິເສດ ທ່ານທະນິດ ຈຸລະມະນີ ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການງານສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີຂອງວັດທະນະທຳລາວ ໃນລັດເທັກຊັສ ແລະ ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີໜຶ່ງ ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງ ນີ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ການດຳເນີນງານດ້ານມະນຸດສະທຳໃນຂົງເຂດກາຊາແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທ່ານເຊເລັນສກີກ່າວວ່າ ຄວາມພ່າຍແພ້ຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ບັນ ດາຊາດເສລີທັງໝົດ ແລະ ການໂຈມຕີຈາກກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານໄດ້ຜ່ອນຄາຍລົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ສະມາຊິກທະຫານຂອງສະຫະລັດຖືກສັງຫານ 3 ຄົນ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາຊິມາເລີ່ມຕົ້ນກັນດ້ວຍຂ່າວທີ່ຍັງຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາເນາະ ອານາຈັກ ຄືອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນມື້ ເອີ ມື້ວານນີ້ ເພິ່ນກະຍັງໄດ້ອອກມາກ່າວວ່າ ອາ ບັນດາຜູ້ແຈກຢາ ຍດ້ານ ເອີ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ກະຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳຫັ້ນ ກຳລັງປະເຊີນກັບ ເອີ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນໄພຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພາະວ່າ ມື້ ເອີ ໃນການຖະແຫຼງ ຂ່າວກັບບັນດານັກຂ່າວຂອງໂຄສົກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານສເຕຟານ ດູຈາຣິກ ຫັ້ນ ເພິ່ນກະເວົ້າວ່າ ການ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ມັນວຸ່ນວາຍ ແລະ ກະເຮັດໃຫ້ ເອີ ເກີດຄວາມຂັດ ແຍ້ງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ມັນສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍອັນ ຈົນວ່າເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃນການດຳເນີນງານດ້ານມະນຸດສະທຳຫັ້ນນະ ແລະ ມັນກະເຮັດໃຫ້ ອັນນ່າ ເຂົາເຈົ້າຫັ້ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ວ່າເພິ່ນກະໄດ້ ລົງທ້າຍວ່າ ອາ ພວກເພິ່ນກະມີແຜນແລ້ວວ່າຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ແລະ ກະເພິ່ນວ່າກະບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະມາຢຸດ ອາ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການດຳເນີນງານຂອງພວກເພິ່ນຢູ່ເນາະ ແລະ ກະ ອາ ອິສຣາແອລກ່າວໃນວັນພຸ ດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສະຖານອາວຸດຂອງກຸ່ມເຮສໂບລາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງເລບານອນ ແລະ ໄດ້ສະກັດກັ້ນການລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກທີ່ຍິງຈາກເລບານ ອນໄປສູ່ອິສຣາແອລ ເອີ ແລະ ກະ ນອກຈາກນັ້ນ ກອງທັບອິສຣາແອລຍັງໄດ້ລາຍງານການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງໃໝ່ໃສ່ເມືອງຄານຢູນິສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ເຊັ່ນດຽວກັບການປະຕິບັດງາ ນທາງບົກຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ ແລະ ທາງທິດເໜືອຂອງເຂດກາຊາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງກຸ່ມຮາມາສໃນເຂດກາຊາ ລາຍງານໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 76 ຄົນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ໂດຍຢ່າງໜ້ອຍແລ້ວ ມີປະຊາຊົນເສຍຊີວິດໂດຍລວມ 29,954 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ບາດເຈັບອີກ 70,325 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ອານາສັກ ປະທານາທິບໍ ດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເສັ້ນທາງສຳລັບຫຼາຍລຸ້ນຄົນຂອງຢູໂຣບໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກຳລັງຖືກຕັດສິນທ່າມກາງການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາແລ້ວໃ ນອະດີດວ່າ ຄົນອື່ນໄດ້ພະຍາຍາມກຳນົດຊະຕາກຳຂອງຊາດອື່ນແນວໃດ ເຫດການນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດແຫຼມບານກັງ ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ໃນພາກສ່ວນອື່ນໆທັງໝົດຂອງຢູໂຣບ ດຽວນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຢາກເຮັດແບບດຽວກັນທຸກຢ່າງ ທ່ານເຊເລັນສກີກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງຜູ້ນຳຢູໂຣບຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນອານເບເນຍ ທ່ານເຊເລັນສ ກີກ່າວວ່າ ການທີ່ທ່ານປູຕິນແພ້ສົງຄາມນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ສຳລັບບັນດາປະເທດເສລີທັງໝົດ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ແມ່ນຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ ທ່ານເຊເລັນສກີ ໃນວັນພຸ ດວານນີ້ ຍັງໄດ້ຍ້ອງຍໍປະເທດເບວຈຽມ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂໍ້ລິເລີ່ມ ທີ່ຈະນຳພາ ທີ່ນຳພາໂດຍສາທາລະນະລັດ ສາທາລະນະລັດເຊັກ ເພື່ອສະໜອງລູກປືນທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ແກ່ກ ອງກຳລັງຢູເຄຣນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເບວຈຽມ ອາເລັກຊານເດີ ເດີໂຄຣ ກ່າວວ່າ ເບວຈຽມຈະສະໜອງເງິນທຶນ 216 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ທ່ານເດີ ເດີໂຄຣ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາ ດທຽບໄດ້ກັບຄວາມເສຍສະຫຼະທີ່ຢູເຄຣນເຮັດໃນທຸກມື້ ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີເຊເລັນສກີ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍ ນັ້ນກໍຄື ລູກປືນເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ຮຸກກາ ຂໍອະໄພ ເພື່ອປ້ອງກັນຜູ້ຮຸກຮາ ນຊາວຣັດເຊຍ ທ່ານເຊເລັນສກີກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກຂອບໃຈທີ່ບັນດາພັນທະມິດເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ທິບສຸດາ
ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ຜ່ອນຄາຍລົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານທະຫານສະຫະລັດ 3 ຄົນໃນຈໍແດນ ໃກ້ ກັບຊາຍແດນຊີເຣຍ ມີພຽງການໂຈມຕີເລັກນ້ອຍ 2 ຄັ້ງ ນັບແຕ່ວັນທີ 2 ກຸມພາແລ້ວນີ້ ເພື່ອ ເມື່ອສະຫະລັດໄດ້ບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ໃສ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆໃນຊີເຣຍ ແລະ ອີຣັກ ແຕ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາສະຫະ ລັດ ໄດ້ອອກມາເຕືອນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການງຽບສະຫງົບລົງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຫຼຸດຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ່ງຢູ່ໃນພາກພື້ນລົງ ທ່ານ ເບັນ ຄາດິນ ປະທານຄະນະກຳມາທິການພົວພັ ນການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ອີຣານບໍ່ມີຄຳສັ່ງ ແລະ ບໍ່ມີການຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການນີ້ ກາຍເປັນສະຖານະກາ ນທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມຫຼາຍ ອັນທີໜຶ່ງແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນຳພາຂອງສະຫະລັດຢ່າງລະມັດລະວັງ ຄວາມສ່ຽງຂອງການຄິດໄລ່ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະ ຈະນຳໄປສູ່ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ສະມາຊິກສະ ຫະ ທະຫານຂອງສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນສາມາດນຳໄປສູ່ສົງຄາມຢ່າງເຕັມອັດຕາຢູ່ໃນພາກພື້ນອີກດ້ວຍ ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ກອງກຳລັງປະສົມ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງກຸ່ມກ ະບົດຮູຕີຕົກ 5 ລຳ ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ຢູ່ບໍລິເວນຂົງເຂດທະເລແດງ ກອງບັນຊາການຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງກ່າວວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກເຢເມນ ຊຶ່ງ ຄວບຄຸມໂດຍພວກກະບົດທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະແດງເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະ ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າ ພ້ອມທັງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ແລະ ກຳປັ່ນກອງ ຂອງກອ ງກຳລັງປະສົມຢູ່ໃນພາກພື້ນ ການໂຈມຕີຄັ້ງນັ້ນ ແມ່ນການປະຕິບັດງານຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນຮອບຫຼາຍເດືອນຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອຕ້ານການບຸກໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານຂະບວນກຳປັ່ນຢູ່ບໍລິເວນທ ະເລແດງ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນ ຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດປະທານາທິບໍດີໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຊາວອາເມລິກັນ ຈາກສັດຕູຕ່າງປະເທດ ດຳລັດດັ່ງກ່າວ ຊອກຫາວິທີສະກັດກັ້ນ ການໂອນຂໍ້ມູ ນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທາງພູມສາດ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານຊີວະມິຕິ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນການເງິນ ໄປໃຫ້ປະເທດທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງທັງຫຼາຍ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍບໍລິຫາ ນຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ລະບຸວ່າມີຄວາມເປັນຫ່ວງນັ້ນແມ່ນ ຈີນ ຣັດເຊຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ອີຣານ ຄິວບາ ແລະ ເວເນຊູເອລາ ທຳນຽບຂາວໄດ້ຂຽນໃນເອກະສານຄວາມຈິງທີ່ປະກາດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງ ກ່າວນັ້ນວ່າ ພວກຜູ້ປະສົງຮ້າຍສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ ເພື່ອຕິດຕາມຊາວອາເມລິກັນ ລວມທັງສະມາຊິກທະຫານ ເຂົ້າໄປເຈາະຈີ້ມຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນນັ້ນ ໄປໃຫ້ນາຍໜ້າດ້ານຂໍ້ມູນ ແລ ະ ໜ່ວຍສືບລັບຕ່າງປະເທດອື່ນໆ ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຝົ້າຕິດຕາມທີ່ເປັນການລ່ວງລະເມີດ ການຫຼອກລວງ ການຂົ່ມຂູ່ ແລະ ການລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວອື່ນໆ ທ່ານນາງ ເອມິລີ ເບັນສັນ ຜູ້ອ ຳນວຍການໂຄງການການຄ້າ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີ ຂອງສູນສຶກສາຍຸດທະສາດ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ ກ່າວຕໍ່ VOA ພະແນກພາສາຈີນກາງວ່າ ດຳລັດປະທານາທິບໍດີດັ່ງກ່າວ ຖືເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ກວ້າງຂວ າງທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງ ໃນການສ້າງກອບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ເບັນສັນ ກ່າວວ່າ ປັດໄຈທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງວິທີໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂອງສະຫະລັດ ແລະ ແນວທາງຂອງພັນທ ະມິດອື່ນໆ ເຊັ່ນ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ກໍແມ່ນວ່າ ວິທີການຂອງສະຫະລັດແມ່ນອີງໃສ່ແບບແຜນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ດັ່ງນັ້ນ ດຳລັດຂອງປະທານາທິບໍດີຈຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຫຼາຍກວ່າ ຈະເປັນກົນໄກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ທິບສຸດາ
ລັດຖະບານໃໝ່ຂອງປະເທດທູວາລູ ໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງກ່ຽວກັບບຸລິມະສິດຕ່າງໆ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍເນັ້ນຢ້ຳເຖິງເຈດຕະນາຂອງປະເທດເກາະໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈ ະຮັກສາຄວາມສຳພັນແບບພິເສດຂອງຕົນໄລຍະຍາວ ແລະ ຍືນຍົງກັບໄຕ້ຫວັນ ໃນຂະນະທີ່ດຽວກັນ ກໍປະຕິຍານທີ່ຈະທົບທວນຄືນສົນທິສັນຍາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ລັດຖະບານຊຸດກ່ອນໄດ້ລົງນາມກັບອອສເຕ ຣເລຍໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ການປະກາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ແນະນຳເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງຂອງສະພາທີ່ວ່າ ລັດຖະບານໃໝ່ຂອງທູວາລູ ອາ ດຈະທົບທວນຄືນຄວາມສຳພັນຂອງປະເທດກັບໄຕ້ຫວັນ ອັນນັ້ນເປັນການເລີ່ມຕົ້ນສັບປະດາຂອງການສັນນິຖານກັນວ່າ ປະເທດໃນເຂດປາຊີຟິກແຫ່ງນີ້ ອາດປ່ຽນການຮັບຮູ້ທາງການທູດມາເປັນປັກກິ່ງ ລັດ ຖະບານໃໝ່ດັ່ງກ່າວຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປະເມີນຄືນທາງເລືອກຕ່າງໆ ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສຳພັນຂອງຕົນກັບໄຕ້ຫວັນໃຫ້ທົນທານຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍກໍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັ ນ ເຊິ່ງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ພາຍໃຕ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ເຟເລຕີ ທຽວ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການທີ່ຖືກລົງ ນຳລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ຫຼື Twitter ໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຂົນສົ່ງ ພະລັງງານ ໂທລະຄົມ ແລະ ລັດຖະມົນຕີນະ ວັດຕະກຳໃໝ່ ທ່ານ ໄຊມອນ ໂຄຟີ ບັນດານັກວິເຄາະບາງຄົນກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ຖະແຫຼງການຂອງວັນພຸດວານນີ້ສາມາດພິຈາລະນາດັ່ງກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທູວາລູ ຂອງລັດຖະບານທູວາລູ ໃນການຕ້ານ ຍັນຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວສ້າງອິດທິພົນຂອງປັກກິ່ງ ອານາສັກ
ບໍລິສັດຜະລິດລົດໄຟຟ້າຂອງຈີນ BYD ກຳລັງຊອກຫາສະຖານທີ່ໃນເມັກຊິໂກ ເພື່ອຕັ້ງໂຮງງານຂຶ້ນ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເພີ່ມສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດໃນທ້ອງຖິ່ນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ຫຼື CEO ຂອງ ບໍລິສັດ BYD ຮັບຜິດຊອບເຂດອາເມລິກາ ທ່ານນາງ ສະເຕລາ ລີ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສໃນວັນພຸດວານນີ້ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະເລືອກເອົາສະຖານທີ່ສຳລັບໂຮງງານ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຈະຜະລິ ດລົດໄດ້ 150,000 ຄັນຕໍ່ປີ ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ທ່ານນາງ ລີ ກ່າວ ບໍລິສັດ BYD ໄດ້ແຊງໜ້າໝູ່ໃນການຂາຍລົດໄຟຟ້າ ຫຼື EV ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ເຄີຍເປັນຕະຫຼາດນຳໜ້າໂດຍບໍລິສັດ Tesla ໃນໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີ 2023 ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານ ອຸດສາຫະກຳລົດຍົນກ່າວວ່າ ການຜັກດັນຂອງ BYD ເຂົ້າໄປໃນເມັກຊິໂກນັ້ນ ເປັນລາງສັງຫອນໃຫ້ການແຂ່ງຂັນທີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມ ຈາກບໍລິສັດຜະລິດລົດຍົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເຊີນເຈີ້ນ ແລະ ບໍລິສັດອື່ນໆຂອງຈີນ ອາດມີຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຢູ່ແລ້ວໃນຕະຫຼາດຂອງສະຫະລັດ ກຸ່ມສົ່ງເສີມການຜະລິດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ພັນທະມິດເພື່ອການຜະລິດຂອງອາເມຣິກາ ໃນເດືອນນີ້ໄດ້ເຕືອນວ່າ ພວກລົດ ແລະ ອາໄຫຼ່ຂອງຈີນທີ່ມີລາຄາຖືກ ອາດເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງບັນດາບໍລິສັດລົດຍົນທັງຫຼາຍໃນສະຫະລັດ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ວໍຊິງຕັນ ໃຫ້ກີດກັ້ນການນຳເຂົ້າພວກລົດຍົນ ແລະ ອາໄຫຼ່ທີ່ມີລາຄ າຖືກຂອງຈີນຈາກເມັກຊິໂກ ເພື່ອປ້ອງກັນເຫດການໃນລະດັບຂອງການສູນພັນສຳລັບພາກລົດຍົນຂອງສະຫະລັດ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່ອນປິດ ທ້າຍລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸວີໂອເອພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຸດທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດມູນຄ່າ 95 ຕື້ໂດລາ ທີ່ຖືກອະນຸມັດໂດຍສະພາສູງສະຫະລັດ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ ແມ່ນຍັງຄ້າງຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ນີ້ ຊຶ່ງຈະເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ການນຳສົ່ງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ 60 ຕື້ໂດລາ ໄປໃຫ້ແກ່ຢູເຄ ຣນ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າເອົາຊະນະຣັດເຊຍ ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທາງຕັນດັ່ງກ່າວ ນັກຂ່າວວີ ໂອເອປະຈຳລັດຖະສະພາ ແຄເທີຣີນ ກິບສັນ ມີລາຍງານ ເຊິ່ງພຸດທະສອນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ຊາວຢູເຄຣນຝັງສົບປະຊາຊົນຂອງຂະເຈົ້າທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ລະນຶກເຖິງວັ ນຄົບຮອບ 2 ປີຂອງການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍນັ້ນ ຄຳເຕືອນຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ເຖິງບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ກໍແມ່ນວ່າ I think the consequences of inaction every day in Ukraine are dire. ຜົນຕິດຕາມມາຂອງການບໍ່ດຳເນີນການຫຍັງທຸກວັນໃນຢູເຄຣນ ແມ່ນເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານໄມຄ໌ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ນຳເອົາຊຸດທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ 95 ຕື້ໂດລາມາ ເ ຊິ່ງລວມມີການຊ່ວຍເຫຼືອ 14 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບອິສຣາແອລ ແລະ 4.8 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບບັນດາຄູ່ພາຄີໃນອິນໂດປາຊີຟິກ ລວມທັງໄຕ້ຫວັນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຮຸກຮານຂອງຈີນ ຈົນກວ່າສະຖານະການຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະ ຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ເມັກຊິໂກຈະມີຄວາມປອດໄພ The first priority of the country is our border and making sure it's secure. ທ່ານໄມຄ໌ ຈອນສັນ ປະທານສະພາຕ່ຳກ່າວວ່າ ບຸລິມະສິດທຳອິດຂອງປະເທດ ແມ່ນເຂດຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ ຮັບປະກັນວ່າມັນປອດໄພ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານປະທານາທິບໍດີແມ່ນສາມາດໃຊ້ສິດບໍລິຫ ານຂອງປະທານາທິບໍດີດຽວນີ້ ໃນມື້ນີ້ເພື່ອປ່ຽນມັນ ຂໍ້ຕົກລົງໂດຍສອງພັກການເມືອງເພື່ອທຳການປ່ຽນແປງຕໍ່ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງສະຫະລັດ ສຳລັບການປ່ຽນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນ ໄດ້ພັງລົງຫຼັງຈ າກການເຈລະຈາກັນມາໄດ້ 2 ເດືອນ ຍ້ອນການຄັດຄ້ານຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ ຈອນສັນ ໂດຍກົງ ເພື່ອພິຈາລະນາເຖິງບົ ດບາດຂອງທ່ານໃນປະຫວັດສາດ You don't do the right thing, whatever the immediate politics are, you will regret it. ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ກ່າວວ່າ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເປັນເລື່ອງການເມືອງ ເຈົ້າຈະເສຍໃຈກ່ຽວກັບມັນ ແຕ່ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັ ງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍຄົນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດແກ່ຢູເຄຣນຮອບໃໝ່ຈະມີຜົນກະທົບ The reality we have to face is that Vladimir Putin will not lose this war. ທ່ານ ຣອນ ຈອນສັນ ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນກ່າວວ່າ ຄວາມເປັນຈິງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງປະເຊີນກໍແມ່ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຈະບໍ່ພ່າຍແພ້ໃນສົງຄາມນີ້ ພັກເດໂມ ແຄຣັດແມ່ນມີທາງເລືອກໃນການໃຊ້ຂັ້ນຕອນການວາງແຜນເພື່ອຫຼີກລ່ຽງພັກຣີພັບບລີກັນ ດ້ວຍການນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດມາລົງຄະແນນສຽງໃນສະພາຕ່ຳໂດຍກົງ ສະມາຊິກ ສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ເຈມີ ແຣສກິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ແຜນການນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພື່ອໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ The discharge petition ທ່ານ ເຈມີ ແຣສກິນ ກ່າວວ່າ ຄຳຮ້ອງຂໍປົດຮ່າງກົດໝາຍອ ອກ ຈະມີລາຍເຊັນຂອງບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາຕ່ຳໂດຍສ່ວນຫຼາຍທີ່ເວົ້າວ່າ ເອົາຮ່າງກົດໝາຍນີ້ອອກມາຈາກຄະນະກຳມະການ ເອົາມັນຂຶ້ນມາຜ່ານກອງປະຊຸມ ແລະ ມາລົງຄະແນນສຽງໂດຍກົງ ບັນ ດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳໄດ້ກັບຄືນມາປະຊຸມກັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບເງິນທຶນສຳລັບລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ຈະກາຍຂີດເສັ້ນຕາຍໃນວັນທີ 1 ຫາທີ 8 ມີນານີ້ ພຸດທະສອນ VOA
ໃນເດືອນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ງານສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີຂອງວັດທະນະທຳລາວໃນເວທີລະດັບສາກົນຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍມີນັກສິລະປິນຊັ້ນນຳຈະຈຳນວນໜຶ່ງຈາກທັງລາວ ແລະ ໃນສະຫະລັດ ມາຮ່ວມກັນສະ ແດງໃນງານນີ້ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການຮ້ອງເພງ ການຟ້ອນ ການຫຼິ້ນດົນຕີພື້ນເມືອງແບບລະຄອນເວທີ ຢູ່ທີ່ເມືອງເອີວິງ ໃນລັດເທັກຊັສ ເຊິ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາການສຳພາດພິເສດກັບທ່ານ ທະນິດ ຈຸ ນລະມະນີ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານຈັດງານສະແດງເວທີໃນຄັ້ງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2023 ວີໂອເອລາວໄດ້ສຳພາດຍານາງ ສະເພັດ ຈຸນລະມະນີ ຜູ້ທີ່ເປັນແມ່ ແລະ ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນລູກຊາຍ ທ່ານ ທະນິດ ໃນດ້ານທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ແລະ ບ້ານພັກຢູ່ລາວ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັ ດມາແລ້ວ ແລະ ທ່ານ ທະນິດ ໄດ້ມີຄວາມຄິດຢາກລິເລີ່ມໂຄງການຈັດງານສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີລະດັບສາກົນ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງລາວ ເ ຊິ່ງຍານາງ ສະເພັດ ກໍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບລູກຊາຍ ແລ້ວໄດ້ທຸ່ມເທທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຕະຫຼອດເຖິງການປະສານງານກັບທາງການລາວ ທັງເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນທຸກປະການ ເພື່ ອສົ່ງເສີມລູກຊາຍອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໂຄງການຈັດງານສະແດງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລິເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2023 ທີ່ເປັນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ທະນິດ ເມື່ອທ່ານໄດ້ແນມເຫັນເຖິງຄວາມຍາກລຳບາກຂອງບັນດາສິນລະ ປິນຊັ້ນນຳຂອງລາວ ຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນຂັ້ນລະດັບສາກົນ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍມີໂອກາດໄດ້ສະແດງໃນເວທີແບບລະດັບສາກົນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນມາໃຫ້ຟັງວ່າ ໂດຍງານ ຄອນເສີດນີ້ເກີດມາຈາກ ອັນ ຄອນເຊັບ ຫຼືວ່າ ອັນ ຄວາມຄິດຂອງໂຕເຮົາເອງເນາະ ແລ້ວກະກັບສິລະປິນອີກຄົນອື່ນ ທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ ໄດ້ເຈີມາ ໂດຍສະເພາະຢູ່ລາວນີ້ ຄືເຮົາມາລາວທຳອິດເນາະ ເຮົາກະໄດ້ເ ຫັນ ອາ ສິລະປິນ ໄດ້ເຫັນນັກຮ້ອງ ໄດ້ເຫັນນັກດົນຕີອີ່ຫຍັງ ທີ່ວ່າເຮົາຄິດວ່າ ອັນ ມີຄວາມສາມາດເນາະ ມີຄວາມສາມາດ ເຖິງທີ່ວ່າຄວາມສາມາດນີ້ກະບໍ່ໄດ້ດ້ອຍໄປກວ່າ ຖ້າທຽບກັບຄົນຢູ່ປະເທດຊາດອື່ນເນ າະ ກໍບໍ່ໄດ້ດ້ອຍກ່ອນ ກ່ອນຄົນອື່ນ ເຮົາກະເລີຍຄິດວ່າ ເອົ້າ ຖ້າສົມມຸດວ່າ talent ເຮົາກະມີ ເປັນຫຍັງມັນຍາກ ໂດຍທີ່ວ່າສິລະປິນ ຫຼືວ່າຄົນເປົ່າແຄນ ອາຈານເປົ່າແຄນອີ່ຫຍັງ ຂະເຈົ້າຈັ່ງຍາກທີ່ຊິຫາກິນທາງນີ້ໄດ້ ເ ວົ້າງ່າຍໆ ກໍຖ້າພາສາອັງກິດກໍ make a living ເນາະ ຈາກອາຊີບໂຕນີ້ ເຮົາກະເລີຍມາທົບທວນໄປທົບທວນມາ ບາງເທື່ອຍ້ອນວ່າເຮົາບໍ່ເຄີຍມີໂອກາດ ຫຼືວ່າ opportunity ຫຼືວ່າເວທີທີ່ວ່າເຮົາຊິໂຊໂລກວ່າ ໂອ້ ຄົນລາວເຮົານີ້ກະ ມີຄວາມສາມາດຄືກັນເນາະ ແລ້ວກະໃນຫັ້ນ ເຮົາກໍຄິດວ່າທັງ talent ແລະ ທັງວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ທັງສຽງເພງລາວຫຍັງ ມັນກະມ່ວນ ແລ້ວມັນກະໜ້າຊິອອກສູ່ເປັນ ອັນ ໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ ເປັນ export ຂອງເຮົາເ ລີຍ ເຮົາກໍເລີຍຄິດຄົ້ນໂຕ concert ນີ້ອອກມາ ເຮົາກໍເລີຍຕັດສິນໃຈວ່າຊິເຮັດ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ລົມກັນກັບແມ່ເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ ແມ່ກະເຫັນດີໃນທາງທີ່ວ່າເຮົາຊິເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຮົາຊິ promote ທັງວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ທັງຄົ ນລາວເຮົາອີກ ໂຄງການນີ້ກໍເລີຍເກີດຂຶ້ນມາ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານ ທະນິດ ກ່າວວ່າ ໄລຍະ 1 ປີກວ່າ ຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນມາຈາກແນວຄິດຂອງຄອນເສີດ ທີ່ຂຽນລົງໃນເຈ້ຍສະບັບໜຶ່ງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າ ຈະໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍປານໃດ ສຳລັບງານສະແດງນັ້ນ ເມື່ອທ່ານໄດ້ມາອາໄສຢູ່ລາວຫຼາຍ 10 ປີ ແລ້ວໄດ້ກ້າວເຂົ້າໄປໃນວົງການບັນເທີງ ແລະ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບບັນດາສິນລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍທ່ານ ແລະ ພວກ ເຂົາເຈົ້າກໍມີຄວາມຄິດແບບດຽວກັນກັບທ່ານ ແລະ ໄດ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງຜູ້ໜຶ່ງຄື ແຊມ ອິນທຣາພິທັກ ເນາະ ກະເປັນນັກຮ້ອງດັງ ຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນລາວ ທີ່ລາວກະ ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງມາ ອາ ເກືອບ 10 ປີແລ້ວເນາະ ລາວກະມີຄວາມຄິດແບບນີ້ ແລ້ວກະ concept ຕົ້ນໆນະແມ່ນ ເຮົາຄິດວ່າມັນມາຈາກເບິດທຸກຄົນເນາະ ເພາະວ່າເຮົາເຊື່ອວ່າ ຄົນລາວເຮົາທົ່ວໂລກ ເຮົາກະ ເຮົາກະເຊື່ ອວ່າຄົນເຮົາກະ ມີ talent ບໍ່ໄດ້ດ້ອຍກ່ອນຄົນອື່ນ ແລະ ເຮົາກະໜ້າຊິມີໂອກາດ ມີ stage ທີ່ຊິໂຊຝີມືເຮົາ ແຕ່ວ່າມັນມາເຖິງລາຍລະອຽດໃນການ design show ໃນການຈັດ event ບັດທີນີ້ມັນຈັ່ງຊິມີຫຼາຍຄົນເຂົ້າມາ ຄື ແຊມ ອິນທຣາພິທັກ ແ ລ້ວກະເຮົາກະໄດ້ຄຳຄິດເຫັນຈາກສິລະປິນເບິດທຸກຄົນທີ່ຮ່ວມໃນງານ ແລ້ວເຮົາກະໄດ້ຈາກປະສົບການຂອງຜູ້ຈັດ event ກໍແມ່ນ ອາ ຊຸຍ ແລະກະທາງ production ເຮົາກະແມ່ນ ກະແມ່ນຈີເນາະ ກະຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າມາ ອາ ເ ອົາຄວາມສາມາດ ເອົາປະສົບການ ເອົາອີຫຍັງເຂົ້າມາ ເພື່ອທີ່ຊິໃຫ້ ລາວ Legends ນີ້ເກີດ ໃນດ້ານຂອງສະຖານທີ່ຈັດງານນັ້ນ ກໍຄື The Pavilion at Toyota Music Factory ຢູ່ໃນເມືອງ Irving ລັດ Texas ທີ່ທ່ານ ທະນິດ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີສິນລະ ປິນທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກຂອງອາເມລິກາ ກໍໄດ້ໄປສະແດງຢູ່ເວທີດຽວກັນນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ລັກສະນະໂຊເຮົາເຮັດນີ້ ມັນ ມັນແຕກຕ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະວ່າໜຶ່ງ ສະຖານທີ່ ສະຖານທີ່ທີ່ເຮົາໄດ້ເລືອ ກ ແລະ ເຮົາໄດ້ເຊົ່າ ແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ວ່າສິລະປິນລະດັບໂລກ ຄື Kiss Band ກະອັນນີ້ກະຢູ່ໃນຕຳນານຂອງໂລກແລ້ວເນາະ ຄື Alicia Keys ເນາະ ທຸກຊານວ່າ ທຸກຫຍັງຄືແມ່ນສິລະປິນຍັກໃຫຍ່ດັງທົ່ວໂລກທີ່ຂະເຈົ້າເຄີຍມາຢູ່ເ ວທີ ແລະ ເຄີຍມາຫຼິ້ນເວທີນີ້ແລ້ວ ແລ້ວເຮົາກະເລືອກເວທີນີ້ ເພາະວ່າເຮົາຄິດວ່າ ຄົນລາວເຮົາກໍມີຄວາມສາມາດຄືກັນທີ່ຊິຂຶ້ນເວທີໃຫຍ່ປານນີ້ ເຮົາກໍເລີຍລົງທຶນ ແລະ ອັນນີ້ ອັນນີ້ຄືຄວາມແຕກຕ່າງໂຕໜຶ່ງ ຕ າມເຮົາຮູ້ເນາະ ເຮົາກໍ ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ແທ້ວ່າມັນເຄີຍມີບໍ່ ແຕ່ວ່າຕາມເຮົາເອງໄປເບິ່ງຂໍ້ມູນນີ້ ມັນບໍ່ເຄີຍມີທີ່ວ່າເຮົາຊິໄປເຫຼັ້ນຢູ່ venue ທີ່ວ່າໃຫຍ່ ແລະກໍທັນສະໄໝຂະໜາດນີ້ ເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງງານສະແດ ງນີ້ ທ່ານ ທະນິດ ກ່າວວ່າ ເປັນງານເພື່ອການກຸສົນ ຫາລາຍໄດ້ມາຊ່ວຍເຫຼືອອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລຕ່າງໆ ທັງຢູ່ໃນລາວ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳຂອງລາວເຮົາ ທີ່ບັນດາ ຜູ້ຊົມຈະເປັນຄົນເລືອກເອົາ ອົງການໃດຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອົງການໜຶ່ງໃນສະຫະລັດ ກໍໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນງານສະແດງຄັ້ງນີ້ເຊັ່ນກັນ ກໍຄືອົງການ ລາວ Heritage Foundation ຂອງເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັ ນ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ລັດຖະບານລາວໄດ້ເລື່ອນເປົ້າໝາຍການລົບລ້າງບັນຫາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາ ວ ຈາກປີ 2024 ໄປເປັນພາຍໃນປີ 2026 ຍ້ອນຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ໃນມື້ອື່ນ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວ ຮອບຫຼ້າສຸດ
ແລະ ເຮົາກໍຊິມາ ອັນນ່າ ປິດຂ່າວ ສະຫຼຸບຂ່າວພາກທີ 2 ດ້ວຍ ກ ການເລືອກຕັ້ງເນາະ ອາ ກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງປະທານາທິບໍດີ ອັນນັ້ນ ສັກຄິດວ່າ ກາ ອາຍຸໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີນີ້ ສຳຄັນບໍ່ ສຳລັບຂ້າພະເ ຈົ້າເອງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ອາຍຸນີ້ບໍ່ສຳຄັນເທົ່າກັນກັບພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳເນາະ ປະສົບການ ທັດສະນະຄະຕິໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າອັນນີ້ແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ກະສະແດງວ່າ ອັນ ນັ້ນ ຄັນເຮົາມີອາຍຸຫຼາຍ ກະຊິປະສົບການຫຼາຍເນາະ ໃນ ໃນມຸມມອງ ໂດຍ ແຕ່ວ່າ ອັນນັ້ນ ຄື ອັນນັ້ນ ທ່ານ ໄບເດັນ ເນາະ ມື້ວານນີ້ ອາ ດັອກເຕີຂອງເພິ່ນກະໄດ້ອອກມາຢັ້ງຢືນນະ ຄື ດັອກເຕີ ອາ Kevin O'Connor ເພິ່ນວ່າ ຫຼັງຈາ ກໄປກວດສຸຂະພາບມານີ້ ເພິ່ນເຫັນວ່າປະທານາທິບໍດີນີ້ກໍມີສຸຂະພາບສົມບູນແຂງແຮງຫ້າວຫັນ ແລະ ກໍພ້ອມທີ່ຈະລົງແຂ່ງຂັນປະທານາທິບໍດີໄດ້ອີກສະໄໝໜຶ່ງ ວ່າຊັ້ນ ບໍ່ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງຫັ້ນນະ ກໍກໍເຮົາກໍຊິມາ ຕິດຕາມເບິ່ງວ່າຊິເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ກໍຄືທ່ານ ໂອຄອນເນີ ກ່າວລຸນຫຼັງການໄປສູນການແພດທະຫານແຫ່ງຊາດ ວໍເຕີ ຣີດ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານປະ ທານາທິບໍດີ ປະທານາທິບໍດີຮູ້ສຶກດີ ແລະ ການກວດສຸຂະພາບຂອງປີນີ້ບໍ່ໄດ້ລະບຸໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຫ່ວງ ທ່ານຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມໃນການເຮັດໜ້າທີ່ ແລະ ປະຕິບັດຮັບຜິດຊອບທຸກຢ່າງຂອງທ່ານໄດ້ຢ່ າງເຕັມທີ່ ໂດຍປາສະຈາກຂໍ້ຍົກເວັ້ນ ຫຼື ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃດໆ ການກວດສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວ ລວມມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານສາຍຕາ ແຂ້ວ ການຮັກສາກະດູກ ແລະ ກ້າມເ ນື້ອ ກາຍະບຳບັດ ປະສາດ ຢານອນຫຼັບ ຫົວໃຈ ແລະ ລັງສີວິທະຍາ ພ້ອມທັງຜິວໜັງ ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ດຣ. ໂອຄອນເນີ ມັນແມ່ນການກວດກາຮ່າງກາຍຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບກຳຕຳແໜ່ງ ທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບອາຍຸຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນເອົາຕຳ ແໜ່ງສະໄໝທີສອງ ແລ້ວອາດນະສັກເດ ມີຂ່າວສະຫຼຸບແນວໃດກ່ຽວກັບພາກນີ້ເດ ອືມ ແນ່ນອນ ທິບສຸດາ ຄັນສົມມຸດເມື່ອເວົ້າເຖິງທ່ານ ໄບເດັນ ເນາະ ເຮົາກໍຄືຊິປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ຄູ່ແຂ່ງຄົນສຳຄັນຂອງເພິ່ນເ ນາະ ທີ່ວ່າເປັນ ອ່າ ຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີເນາະ ແຖວໜ້າຈາກພັກຣີພັບບລິກັນເນາະ ກໍຄື ອ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ນີ້ ໃນຕອນນີ້ນີ້ ກໍປະເຊີນກັບບັນຫາເນາະ ຄະດີຕ່າງໆເນາະ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ຈະລາຈົນເນາະ ຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ອ່າ ຂອງສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 6 ກຸມພາ ປີ 2021 ນັ້ນ ເຈົ້າ ໂດຍ ເຊິ່ງໃນຂໍ້ມູນໂຕນີ້ເນາະ ຜູ້ພິພາກສາຄົນໜຶ່ງໃນລັດອິລິນອຍ ເມື່ອວັນພຸດວາ ນນີ້ ໄດ້ຫ້າມທ່ານ ໂດນັລ ທຣຳ ບໍ່ໃຫ້ມີຊື່ໃນບັດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນປະທານາທິບໍດີພັກຣີພັບບລິກັນ ຂອງລັດອິລິນອຍ ຍ້ອນບົດບາດຂອງທ່ານ ໃນການກໍ່ຈະລາຈົນຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນວັນ ທີ 6 ມັງກອນ 2024 ແຕ່ທ່ານນາງໄດ້ເລື່ອນການຕັດສິນປະກາດບັງຄັບໃຊ້ ຍ້ອນຄາດວ່າຈະມີການຂໍອຸທອນ ໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດນັ້ນ ຜູ້ພິພາກສາເຂດເມືອງຄຸກ ທ່ານນາງ ເທຣຊີ ພໍເຕີ ໄດ້ເຂົ້າຂ້າງ ກັບບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນລັດອິລິນອຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີຄວນຖືກຕັດສິດຈາກການມີຊື່ໃນບັດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນໃນວັນທີ 19 ມີນາ ຂອງລັດ ແລະ ບັດລົງຄະແນນສຽງ ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ ສຳລັບການລະເມີດຂໍ້ແກ້ໄຂທີ 14 ຂອງຕົວບົດກົດລັດຖະທຳມະນູນສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ຈະລາຈົນ ຂໍອະໄພ ຜົນສຸດທ້າຍຂອງຄະດີໃນລັດອິລິນອຍ ແລະ ກ ານຄັດຄ້ານຕ່າງໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຖືກຕັດສິນໂດຍສານສູງສະຫະລັດ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍ ພຸດທະສອນ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະຄະນ ະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເຮີດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເ ນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົ່ງໂຊກດີ ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ